SBS Radio ສຳລັບຄົນສ່ວນຫຼາກຫຼາຍແລ້ວ ການວາງແຜນສຳລັບຄວາມສຸກສະບາຍຂອງຕົນແມ່ນເປັນວຽກງານລະດັບເອກ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ພຽງແຕ່ 15 ເປີເຊັນ ໄດ້ບົ່ງວາງການດູແລສຸຂະ ພາບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄວ້ ການບົ່ງຊີ້ ຫຼືວ່າສັ່ງໄວ້ກ່ຽວກັບການດູແລ ສຸຂະພາບ ຫຼືວ່າການເປັນຢູ່ຂອງເຮົາ ເມື່ອຄາວເຮົາແກ່ຊະລານັ້ນ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນແທ້ໆ ຕົວຢ່າງ ທ່ານຈະສັ່ງ ຫຼືຂີດຂຽນໄວ້ກ່ຽວກັບວ່ າ ບັດວ່າທ່ານແກ່ຊະລາ ໄປມາບໍ່ໄດ້ ຢູ່ຍາກກິນຍາກແລ້ວ ໃຫ້ເອົາທ່ານໄປໄວ້ສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ຫຼືບໍ່ ຫຼືວ່າລະບຸໄວ້ວ່າທ່ານມັກຊອບໄມ້ຫົກປ່ຽງໃດໆ ສີຫຍັງ ເປັນຕົ້ນ ການຄົ້ນຄວ້າໂດຍອົງການ ຈັດຕັ້ງ Advance Care Planning Australia ທີ່ຖືກລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຄ້ຳຈູນການເງິນ ຊີ້ແຈງວ່າມີພຽງແຕ່ 30 ເປີເຊັນຂອງຄົນໃນຂັ້ນອາຍຸ 65 ປີ ມີຄວາມຮອບຄອບ ບົ່ງວາງ ການຊີ້ບອກໄວ້ສຳລັບການດູແລພວກເຂົາເຈົ້າໃນດ້ານກ ານແພດ ດຣ. ຄຣິສ ມອຍ ທ່ານໝໍທົ່ວໄປໃນກຸງອາດີເລດ South Australia ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເລື້ອຍໆໄປຕົກຢູ່ໃນສະຖານະພາບ

ກະຕວງໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ບອກຄວາມປາດຖະໜາຂອງເຮົາໄວ້ກັບບຸກຄົນທີ່ເຮົາໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ຍານາງ ລິນດາ ນອລທ໌ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການຂອງ Advance Care Planning Australia ຍານາງເວົ້າວ່າ ການໂອ້ລົມກັນກັບຄົນທີ່ເຮົາມັກຮັກ ເລື້ອຍໆໄປເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ພຽງພໍສຳລັບສິ່ງທີ່ເຮົາປາດຖະໜາໃຫ້ເຮັດໃຫ້ກະທຳໃນບັ້ນທ້າຍຂອງຊີວິດ ຍານາງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ຊາຍຄົນໜຶ່ງອາຍຸ 75 ປີ ບອກໃຫ້ຄອບຄົວຂອງທ່ານຈົ່ງຢ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານຟື້ນຄືນຈາ ກຄວາມຕາຍ ຖ້າຫາກເມື່ອໃດທ່ານເຈັບປ່ວຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແຕ່ບາດວ່າເມື່ອທ່ານບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕແລ້ວ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບການນາບຂູ່ຊີວິດຄືສຸກເສີນ ທ່ານຖືກຊ່ວຍຟື້ນຄືນມາ ຍານາງ ນອລທ໌ ຊີ້ແຈງວ່າ

ແລະ ປິ່ນປົວໄດ້ເຕັມສ່ວນ ແຕ່ປາກບໍ່ໄດ້ ກິນບໍ່ໄດ້ ຍ່າງບໍ່ໄດ້ ໄປຫ້ອງນ້ຳຫ້ອງໃນບໍ່ໄດ້ ທ່ານຕ້ອງຖືກດູແລຢ່າງຖາວອນ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລັດຕ່າງໆໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ມີກົດໝາຍທີ່ສະໜັບສະໜູນການວາ ງແຜນກ່ຽວກັບການດູແລລ່ວງໜ້າ

ຕາງໜ້າພວກເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ແລ້ວ ແທນທີ່ຈະປະລະການຕັດສິນໃຈນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ ຫຼື ຖືກກະທຳຂຶ້ນໂດຍທາງກົດໝາຍ ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ມີພາສາເຄົ້າເປັນພາສ າອັງກິດ ແຮ່ງມີນ້ອຍທີ່ມີການບົ່ງບອກໄວ້ໃຫ້ເຮັດແນວໃດແນວໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວພວກເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຕັດສິນໃຈຫຍັງໄດ້ອີກແລ້ວ ພົນລະເມືອງອົດສະຕຣາເລຍພຽງແຕ່ 15 ເປີ ເຊັນ ມີການສັ່ງການໄວ້ລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບໂຊກຊະຕາກຳຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອເຖົ້າແກ່ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຕັດສິນໃຈຫຍັງອີກແລ້ວ ຍານາງ Nolte ກໍບອກໃຫ້ຊາບວ່າ particularly like if a mother or father have spoken to their daughter

ໃນນັ້ນມີການຊີ້ແຈງອະທິບາຍເປັນພາສາຕ່າງດ້າວເຖິງ 16 ພາສາ ແລະ ກໍໂທຫານ້ຳເບີໂທລະສັບ 1300 208 582 ເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອກໍໄດ້ ຫຼື ໂທ 131450 ກິດຈະການນາຍແປພາສາ ແລະ ໜັງສື ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າສະຫາຍໃຫຍ່ໂຮຈິ ມິນຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ໃນເມື່ອມີຊີວິດຢູ່ ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນໄວ້ວ່າ ເມື່ອສະຫາຍຕາຍແລ້ວ ໃຫ້ເອົາຝຸ່ນຂອງສະຫາຍ